ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ
ການຈູ່ໂຈມຕີໃນດ້ານອິນເຕີເນັດ ຄື Cyber Attack ໃສ່ອົງການຈັດຕັ້ງ ກົມກອງ ແລະ ຫ້ອງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານອົດສະຕເລຍ ແລະ ທຸລະກິດທັງຫຼາຍຂອງປະເທດອົດສະຕເລຍ ກຳລັງທະວີຂຶ້ນເຖິງລະດັບທີ່ກະຊວ ງປ້ອງກັນປະເທດອົດສະຕເລຍເວົ້າວ່າ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມມືດມົວລະຫວ່າງສັນຕິພາບ ແລະ ສົງຄາມ ນີ້ເປັນດັ່ງນີ້ ຄືມີຫຼາຍຂຶ້ນ ກະທັ້ງທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕເລຍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການກະທຳແນວໃດແ ນວໜຶ່ງຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີນີ້ກໍຕາມແຕ່ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕເລຍ ບອກເຕືອນກ່ຽວກັບ Cyber Attack ນັ້ນຂຶ້ນເປັນຄັ້ງແລກໆ ໃນເດືອນມິຖຸນາແລ້ວນີ້ 2020 ທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງປະເທດອົດສະຕເລຍໃ ນເວລານີ້ ຖືກເຈາະຈົງໃສ່ໂດຍຜູ້ກະທຳ Cyber Attack ທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແລະ ເປັນຂອງລັດຖະບານ ການບຸກລຸກນີ້ ເຈາະຈົງໃສ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງປະເທດອົດສະຕເລຍທຸກພາກສ່ວນ ຮວມດ້ວຍຄະນະລັດຖະບ ານ ອຸດສາຫະກຳ ອົງການຈັດຕັ້ງໃນດ້ານການເມືອງ ການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈຳເປັນ ແລະ ຜູ້ດູແລຄວບຄຸມໂຄງສ້າງອັນສຳຄັນຕ່າງໆນານາ ຍານາງ ລິນດາ ເຣໂນລສ໌ ລັດຖ ະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອົດສະຕເລຍ ບອກເຕືອນເຖິງຄວາມຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ຂອງຜູ້ກະທຳ Cyber Attack ໃສ່ປະເທດອົດສະຕເລຍ ວ່າເຮັດໃຫ້ມີຄວາມມືດມົວລະຫວ່າງສັນຕິພາບ ແລະ ສົງຄາມ ຍານາງຊີ້ແຈງວ່າ ພວ ກເຮົາກຳລັງປະເຊີນກັບແວດລ້ອມທີ່ກິດຈະການໄຊເບີສາມາດມີພະລັງວັງຊາຄວບຄຸມການໃຫ້ຂ່າວ ໃຫ້ຂໍ້ມູນອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຄື disinformation ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ເປັນການສະໜັບສະໜູນຄ້ຳຈູນການແຊກແຊງເສດຖະກິດຂ ອງພວກເຮົາ ແຊກແຊງລະບົບການການເມືອງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າເປັນໂຄງສ້າງອັນສຳຄັນຕ່າງໆ ການກະທຳແບບນີ້ນັ້ນ ແທ້ໆແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ມືດມົວສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກ່ອນນີ້ເຂົ້າໃ ຈວ່າແມ່ນສັນຕິພາບ ແລະ ສົງຄາມ ທ່ານ Matt Warren ທີ່ Cyber Security and Research Centre ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ໃນນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕເລຍ ເວົ້າວ່າ ບັນດາປະເທດທີ່ຈະເລີນ ຄື OECD ຊີ້ແຈງວ່າ ຜົນກະທົບກະເທືອນຂອງການກະ ທຳອາຊະຍາກຳໄຊເບີໃສ່ປະເທດທີ່ຈະເລີນແລ້ວ ຕົກເປັນ 1 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນ GDP ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນໃນເວລານີ້ ແມ່ນທີ່ອາຊະຍາກຳໄຊເບີ ແລະ ການຕົວະຫຼອກ ບັດນີ້ກັບກາຍ ເປັນຂັ້ນລະດັບທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ເຫັນມາກ່ອນຈັກເທື່ອ ແລະ ມັນກໍກັບກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ໂດຍມັນເອງດ້ວຍ ສູນກາງ National Cyber Security Centre ເວົ້າວ່າ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ ຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2020 ຕົນໄດ້ໂຕ້ຕອບ Cyber Attack ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 2,200 ຄັ້ງ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າ ຕົນຖືກແຈ້ງບອກເຖິງຫຼາຍກວ່າ 60,000 ຄັ້ງໃນປີ 2020 ນີ້ແມ່ນຕົກເປັນ Cyber Attack ຄັ້ງໜຶ່ງຕໍ່ທຸກໆ 10 ນາທີ ມັນມີສອງເຫດຜົນທີ່ Cyber Attack ທະວີຂຶ້ນ 1 ແມ່ນທີ່ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2019 ມີ malware ຄື Emotet ຢ່າງມາກມາຍຂຶ້ ນມາ 2 ແມ່ນທີ່ໃນເດືອນເມສາ ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ COVID-19 theme ທີ່ເປັນອີເມວອັນບໍ່ດັກບໍ່ດີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນນຳກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ ທ່ານ Stephen Burmester ທີ່ກິດຈະການ IRIS ເວົ້າວ່າ malware ຕ່າງໆ ຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນວິທີການອັນໄດ້ຜົນເພື່ອສ້າງຄວາມ ກັງວົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂດ່ງດັງກ່ຽວກັບ Cyber Attack ຈາກຫຼາຍດ້ານຫຼາຍແນວ ແລະ ໃຊ້ມັນເປັນການສົ່ງເສີມການລວງຫຼອກ ແລະ ເປັນເລື່ອມ ແລະ ເປັນທຸລະກິດເພື່ອດຶງດູດເອົາຄວາມສົນຈິດສົນໃຈ ທີ່ໃນທີ່ສຸດ ສ້າງກາ ນແຊກແຊງເຂົ້າອັນທະມິດ ມັນເປັນການຍາກຊາທີ່ຈະຮູ້ເຖິງຄວາມເສຍຫາຍອັນແທ້ຈິງຈາກໄຊເບີອັດແທັກ ແລະ ມັນມີການກະຕວງວ່າມັນເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍມາກມາຍເຖິງ 29,000 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ຕໍ່ເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຢາກໃຫ້ ຜູ້ທີ່ບໍລິການໂຄງສ້າງ Infrastructure ອັນສຳຄັນ ຈຳຕ້ອງລາຍງານເຫດການ Cyber Attack ອັນຮ້າຍແຮງ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍບໍ່ປະຕິເສດການຈະນ ຳມາໃຊ້ລະບົບການອັນໜຶ່ງທີ່ຈຳຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະທຳ ການນາບຂູ່ຈາກ Cyber Attack ຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ມີຍຸດທະສາດໃນດ້ານ Cyber ຂຶ້ນທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ 1,600 ລ້ານໂດລາ ອັນມີດ້ວຍການກະຕຸກກະຕຸ້ນອົງການ Australian Signal Directory ທີ່ເປັນອົງ ການຈັດຕັ້ງອັນລຶກລັບອັນໜຶ່ງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ Australian Signal Directory ເວົ້າວ່າ ຕົນຢູ່ໃນເກມອັນເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ໃນການຕໍ່ສູ້ອາຊະຍາກຳ ແລະ ການສອດແນມຕ່າງໆນານາ SBS Radio ລາວ